ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ເຮົາຮູ້ເຮົາຊາບວ່າຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ດີປານໃດບໍ ໄດ້ຜົນດີປານໃດແທ້ບໍ ປີເກົ່າ 2020 ກຳລັງລ່ວງລັບໄປ ປີໃໝ່ 2021 ກະຊິເດີນໃກ້ເຂົ້າມາຢູ່ເລື້ອຍ ແລະມະນຸດທັງຫຼາຍກຳລັງຖືເອົາຢ າວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ເປັນເດີມພັນໃນການປາບປາມ ແລະຕໍ່ຕ້ານໂຄວິດ-19 ທີ່ບຸກລຸກໃນໂລກນີ້ ທີ່ຖືວ່າກຳເນີດເກີດມາຈາກນະຄອນວູຮານ ໃນປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນແທ້ໆ ແຕ່ວ່າພວກເຮົາທັງ ປວງໃນທົ່ວໂລກນີ້ ຮູ້ຫຍັງແດ່ ຫຼືຫຼາຍປານໃດກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ຈະຖືກນຳມາບໍລິການຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໃນປະມານຕົ້ນປີ 2021 ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕ່າງໆ ມາກມາຍ ບອກເຕືອນວ່າ ໃນວັນຂ້າງ ໜ້ານີ້ຈະມີບັນຫາມາກມາຍກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ເຊັ່ນ ການຂົນສົ່ງມັນ ການບັນທຶກຂໍ້ມູນ ແລະການຄວບຄຸມມັນຖືກຕ້ອງ ແລະມີຄົນມາກມາຍມີຄວາມລັງເລໃຈ

ໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ ການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຈະມີຂຶ້ນໃນເດືອນມີນາປີ 2021 ທ່ານດັອກເຕີ Chris Moy ປະທານຂອງສະມາຄົມການແພດອົດສະຕຣາເລຍ AMA ຊີ້ ແຈງວ່າ ການພະຍາຍາມຂອງໂລກນີ້ເພື່ອສ້າງ ແລະຜະລິດຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຕ່າງໆ ຖືກມອງເຫັນວ່າເປັນຄວາມພະຍາຍາມອັນໃຫຍ່ໂຕຂອງມະນຸດ ພາຍຫຼັງຫຼາຍດຳຫຼາຍເດືອນທີ່ມີການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ທົດລອງຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ເລີຍມີຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຕ່າງໆ ປະມານ 200 ຊະນິດບໍ່ສຳເລັດ ຄືລົ້ມເຫຼວ ແລະບາງອັນບາງແນວບາງຊະນິດຍັງຖືກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່ ບໍ່ແມ່ນວ່າຢານັ້ນຈະໄດ້ຜົນທຸກຊະນິດ ຄັ ນໄດ້ຜົນ ແມ່ນວ່າມັນຈະໄດ້ຜົນຫຼາຍປານໃດ ແລະຈະໃຊ້ການໄດ້ດົນນານປານໃດ ແລະໃຊ້ໄດ້ງ່າຍຫຼືບໍ່ ມີລາຄາຍ່ອມເຍົາຫຼືບໍ່ ຕະຫຼອດປອດໄພຮອບດ້ານຮອບແນວຫຼືບໍ່ ເປັນຕົ້ນ ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກນີ້ນຳເອົ າຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຕ່າງໆ ມາໃຊ້ມາຊ່ອຍໃນກໍລະນີສຸກເສີນແລ້ວ ດັ່ງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ອັງກິດ ແຕ່ Scott Morrison ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາເລຍເວົ້າວ່າ First quarter of next year um, we're in a very different uh, very different position to the United Kingdom and the United States. We are not in the position of having to do emergency level authorities for these vaccines. Australia has one of the highest rates of vaccinations in the world. That is because Australians, I think, have great confidence in our institutions and our health authorities. ຫຼືຟ້າວຟັ່ງທີ່ຈະນຳເອົາຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ມາໃຊ້ເທື່ອ ນີ້ແປໄດ້ວ່າ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຍັງມີເວລາອັນເໝາະສົມ ແລະປອດໄພທີ່ຈະລໍຖ້າໄດ້ຕໍ່ໄປຢູ່ ແຕ່ຢາກຊາບວ່າຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ແນວໃດ ຊ ະນິດໃດ ແມ່ນສຳລັບປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ມີຫຼາຍຊະນິດ ບາງຊະນິດຮັກສາ ແລະ ຂົນສົ່ງຍາກ ເພາະຕ້ອງແຊ່ແຂງກະດ້າງເຖິງຂັ້ນລົບເຢັນກະດ້າງຫຼາຍແທ້ໆ ບາງແນວດັ່ງຂອງປະ ເທດອິນເດຍ ແມ່ນເກັບຮັກສາໄວ້ໄດ້ໃນຕູ້ເຢັນອັນປົກກະຕິ ບາງຄົນເວົ້າວ່າ ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ສຳລັບປະເທດອົດສະເຕຣເລຍນັ້ນ ດີ ແຂງແຮງດີ ແຕ່ບາງຜູ້ບາງຄົນຊ້ຳພັດເວົ້າວ່າບໍ່ດີ ມັນອ່ອນແອ ນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ Scott Morrison ຊີ້ແຈງວ່າ ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍນັ້ນ ມີຄຸນນະພາບດີຫຼາຍໃນຂັ້ນໂລກ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍໃຊ້ເງິນຄຳເຖິງຫຼາຍກວ່າ 3,300 ລ້ານໂດລາ ຊື້ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິ ດ-19 ເຖິງ 4 ຊະນິດ ແຕ່ແລ້ວນັ້ນຖືກຫຼຸດລົງມາເປັນພຽງແຕ່ 3 ຊະນິດ ຍ້ອນທີ່ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ University of Queensland CSL ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ລົ້ມເຫຼວໃນການທົດລອງ ແລະ ກວດເບິ່ງຢາວັກຊີ ນນັ້ນ ສັນຍາຊື້ຂາຍຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 3 ຊະນິດນັ້ນ ແມ່ນຊື້ຈາກ Oxford University AstraZeneca Pfizer BioNTech ແລະ Novavax ດຣ Moy ປະທານຂອງສະມາຄົມການແພດອົດສະຕຣາເລຍເວົ້າວ່າ

ວ່າເທາະ ກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງ Oxford University ແລະ AstraZeneca ອົດສະເຕຣເລຍສັ່ງຊື້ແລ້ວ 53 ລ້ານ 8 ແສນຫຼອດ ຫຼືວ່າໂດສ ແລະ ອີກ 20 ລ້ານໂດສ ຖືກຊື້ໄດ້ຖ້າຫາກວ່າຈຳເປັນ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຈະໄດ້ຮັບ 3 ລ້ານ 8 ແສນໂດສ ໃນຕົ້ນປີ 2021 50 ລ້ານໂດສ ຈະຖືກຜະລິດອອກມາໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ຈະຖືກນຳມາບໍລິການເປັນຮວດ ເປັນລາຍເດືອນ ການທົດລອງ ແລະ ກວດເບິ່ງຢາວັກຊີນຕ່າງໆນັ້ນ ເຫັນວ່າມັນໄດ້ຜົນ ເຖິງ 90 ເປີເຊັນ ແຕ່ຍັງບໍ່ຖືກຮັບຮູ້ໃນຫົນແຫ່ງໃດໃນໂລກນີ້ເທື່ອ ຊະນິດຢາວັກຊີນຕ່າງໆນັ້ນ ແມ່ນຊະນິດ viral vector ແລະ ຕ້ອງຖືກສັກໃຫ້ສອງເຂັມຕໍ່ຄົນ ຢານີ້ນັ້ນໃຊ້ວິທີການ Trojan Horse ຄືມັນເປັນການນຳເອົາເຊື້ອພະຍາດໂ ຄໂຣນາໄວຣັສເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ແລ້ວມັນເຮັດໃຫ້ມີພູມຕ້ານທານຂຶ້ນໃນຮ່າງກາຍ ຢາວັກຊີນຊະນິດດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຄວາມເຢັນແຂງກະດ້າງມາກມາຍ ບໍ່ຄືກັບຢາຊະນິ ດອື່ນໆ

either of those yet. I mean, the logistics are going to be incredibly complicated and we've basically never done anything like this before. We have a reasonable flu rollout, but obviously that involves so many different um, methods of getting that vaccine to people and we still never achieved the, the rates that we would certainly like to see with these COVID vaccines. But also even the, the record keeping and the ability for people to provide evidence of having received the vaccines. We're going to need very robust medical supervision. ການນຳເອົາຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ມາໃຊ້ແມ່ນເປັນການຍາກຊາແທ້ໆ ສຳລັບຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງບໍລິສັດ Pfizer BioNTech ອົດສະຕຣາເລຍສັ່ງຊື້ແລ້ວ 10 ລ້ານໂດສ ຢ ານີ້ໄດ້ຜົນເຖິງ 95 ເປີເຊັນ ແຕ່ມັນບໍ່ຖືກຜະລິດໄດ້ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ດ້ວຍເຫດໃດ ອີງຕາມ IACGP ໃນອົດສະຕຣາເລຍ ອົດສະຕຣາເລຍຜະລິດຢານີ້ນັ້ນບໍ່ໄດ້ ຍ້ອນບໍ່ມີເທັກໂນໂລຈີ ແລະ ຢານັ້ນໃຊ້ລວດລ າຍ ກົນອຸບາຍ ແລະ ວິທີການອັນສະເພາະ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີພູມຕ້ານທານກັນໂຄວິດ-19 ຢານີ້ຖືກຜະລິດອອກມາຈາກແຕ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເບລຈຽມ ແລະ ປະເທດເຢຍລະມັນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ປະເທ ດອົດສະຕຣາເລຍມີສິດຈະຊື້ມັນເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າຕ້ອງການຈະຊື້ເພີ່ມ ແຕ່ຢາດັ່ງກ່າວນີ້ກໍເປັນຊະນິດຢາທີ່ຍາກຊາທີ່ຈະນຳມາໃຊ້ ເພາະມັນຕ້ອງຖືກເກັບມ້ຽນໄວ້ໃນຄວາມເຢັນລົບ 70 ອົງສາເຊລ ຊຽສ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ມັນໂດຍໄວທີ່ສຸດເມື່ອເປີດກວດບັນຈຸມັນ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນມັນຈະກັບກາຍເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຜົນໄດ້ດີ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍມີສັນຍາຊື້ຢາວັກຊີນດັ່ງກ່າວຈາກບໍລິສັດ Novavax ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ເຖິງ 51 ລ້ານໂດສ

ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຈະບໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ຈະຈົບສິ້ນວິກິດໂຄວິດ-19 ໄດ້ໂດຍໂອໂຕມາຕິກ ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ກົດເກນມີຢູ່ວ່າ ຢາວັກຊີນໃດໆຈຳຕ້ອງຜ່າຜ່ານ Therapeutic Good Administration ຢ່າງເຄັ່ງຄັດເສຍກ່ອນ ແລະ ຕ້ອງຖືກຮັ ບຮູ້ໃນດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ການໄດ້ຜົນ ພັກ Labor ອົດສະຕຣາເລຍເວົ້າວ່າ ການມີພຽງແຕ່ມີຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 3 ຊະນິດ

and we will have a front row seat when it comes to what the experience is particularly in the United Kingdom to ensure ໃນວາຈານັ້ນ ຫຼັກໆແລ້ວເວົ້າໄດ້ວ່າ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຈະໃຊ້ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໄດ້ນຳຫຼັງເພິ່ນ ແມ່ນວ່າມັນໃຫ້ໂອກາດແກ່ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ຈະແ ນມເບິ່ງການປະສົບການຂອງຕ່າງປະເທດເສຍກ່ອນ ແລະ ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນສຸດຈິດສົນໃຈມີຢູ່ວ່າ ເມື່ອທີ່ມີການສັກຢູກສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ຂຶ້ນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍແລ້ວ ການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບ ໂຄວິດ-19 ເຊັ່ນວ່າການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ຫຼື ກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດ ຈຳຕ້ອງຜ່າຜ່ານ Quarantine 14 ມື້ ໂດຍທີ່ເຮົາເອງເປັນຜູ້ຈ່າຍຄ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ຫຼືບໍ່ ແລະ ກົດເກນອື່ນໆກ່ຽວກັບການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບວິກິ ດໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ຕ່າງປະເທດເດ ຈະເປັນແນວໃດ
SBS ລາວ ແຊຣ໌ເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook